ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າເລື່ອງເງິນ Exclusive ລາຍການທີ່ເຮົາຈະມາໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບການເງິນການງານແບບສະບາຍໆ ກັບແຄັບຕີ້ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນ ຊຶ່ງແຂ ກຮັບເຊີນສຸດພິເສດຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກເດັກນ້ອຍຕ່າງແຂວງ ສູ່ຜູ້ຍິງທີ່ມີບ້ານຂອງຕົນເອງໃນໄວ 23 ປີ ແລ້ວລາວເຮັດໄດ້ຈັ່ງໃດ ຄັນຊັ້ນເຮົາຊິມາພົບກັບລາວກັນເລີຍ ຂໍສຽງຕົບມື ໃຫ້ກັບເອື້ອຍກອກແດ່ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ດຽວເຊີນເອື້ອຍກອກແນະນຳໂຕເລີຍເດີ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ລັດດາມົນ ໂພດສະຫວ່າງ ຫຼືວ່າ ກອກ ເນາະ ອ່າ ປັດຈຸບັນ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະນັກງານ ອ່າ ຕິ ດຕາມກວດກາໂຄງການໃຫ້ກັບ ເອີ ໜ່ວຍງານ NIU ເນາະ ປະຈຳກະຊວງການຄ້າ ເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ເອື້ອຍກອກເລົ່າປະສົບການຕອນຍັງນ້ອຍແດ່ວ່າ ພື້ນຖານຕອນຍັງນ້ອຍເປັນຈັ່ງໃດ ກ່ອນຊິມາມີເຮືອນຂອງໂຕເ ອງໃນໄວ 23 ປີນີ້ ອ່າ ຖ້າເວົ້າກ່ຽວກັບເລີ່ມຈາກການມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ວຽງຈັນເລີຍເນາະ ອັນ ເອື້ອຍກອກກໍເປັນຄືກັບເດັກນ້ອຍຕ່າງແຂວງທົ່ວໄປ ຫຼັງຈາກຈົບ ມ.6 ເນາະ ເຮົາກະ ອ່າ ພະຍາຍາມເສັງໄດ້ທຶນມາຮ ຽນຕໍ່ຢູ່ ມຊ ດຽວຕ້ອງຂໍເລົ່າພື້ນກ່ອນວ່າ ໂຕເອື້ອຍກອກເອງນັ້ນ ເປັນພື້ນຖານເປັນຄົນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລ້ວເພິ່ນນັ້ນໄດ້ພະຍາຍາມຮຽນຈົນເສັງໄດ້ທຶນມາຮຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ແລ້ວໃຫ້ເອື້ ອຍກອກເລົ່າຕໍ່ເລີຍ ໂດຍ ຫຼັງຈາກເຂົ້າມາຢູ່ວຽງຈັນໄດ້ປະມານປີໜຶ່ງນີ້ແຫຼະ ລະກະ ອ່າ ຍ້າຍ ກະຍ້າຍບ່ອນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນເນາະ ລະຈົນມາຮຽນ ຈົນຮອດປະມານປີ 4 ກະເລີ່ມຊອກຫາວຽກເຮັດ ຕອນນັ້ນກະໄປສ ະໝັກວຽກໄດ້ບ່ອນທຳອິດແມ່ນຢູ່ DHL ເນາະ ໄປເປັນ ອັນ ສັນຍາຈ້າງ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ເຝົ້າເຄົາເຕີຢູ່ຫັ້ນ ແຕ່ກະ ຖືວ່າເປັນວຽກທຳອິດທີ່ວ່າເຮົາ ເຮົາໄດ້ເນາະ ກໍດີໃຈຫຼາຍ ທັງທີ່ຮຽນຍັງບໍ່ຈົບ ເຫດຜົນທີ່ເ ລືອກໄປສະໝັກວຽກກ່ອນຮຽນຍັງບໍ່ຈົບ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ອ່າ ຕອນນັ້ນຫັ້ນ ມາຄິດເບິ່ງແລ້ວ ຖ້າເຮົາຊິປ່ອຍໂຕເອງໃຫ້ຖ້າຈົນໄດ້ໃບປະກາດກ່ອນ ແລ້ວໄປສະໝັກຫັ້ນນະ ຮອດຕອນນັ້ນເນາະ ມານັບເບິ່ງຈຳນວ ນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບພ້ອມກັນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ມະຫາໄລ ທັງພາກເໜືອ ພາກກາງ ພາກໃຕ້ເນາະ ລະກໍຈົບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດອີກຫັ້ນນະ ແລ້ວຖ້າເຮົາລໍຖ້າເຖິງຕອນນັ້ນເນາະ ຈຳນວນນັກຮຽ ນທີ່ວ່າຈະສະໝັກວຽກພ້ອມກັນຫັ້ນ ມັນຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ກະເລີຍຄິດວ່າ ໂອ ເຮົາໜ້າຈະມີໂອກາດໜ້ອຍຖ້າວ່າລໍຖ້າ ກະເລີຍວ່າ ອ່າ ຕອນນັ້ນຮຽນ 5 ປີເດ ປະລິນຍາຕີ ກະເລີຍວ່າ ໂອເຄ ອ່າ ຫາສະໝັກວຽກແຕ່ ຕອນຮຽນປີ 4 ເລີຍເນາະ ລະກະໄດ້ຮັບໂອກາດເປັນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຢູ່ຫັ້ນ ເຈົ້າ ຖືວ່າເປັນຊີວິດໄວລຸ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ສະບາຍ ຊ່ວງຊິໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກເນາະ ລະກະມາຢູ່ກໍບໍ່ມີຄອບຄົວ ຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງ ຍັງຖືກເຫ ດການລັກລົດຈັກອີກຫັ້ນເນາະ ແລ້ວ ອ່າ ການມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກະບໍ່ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເນາະ ກວ່າເຮົາຊິຄຸ້ນເຄີຍ ຈາກທີ່ຢູ່ກັບພໍ່ກັບແມ່ ເຮົາກໍມີ ອ່າ ມີອາຫານທີ່ດີກິນທຸກມື້ເນາະ ແຕ່ວ່າຫຼັງຈ າກທີ່ເຮົາມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງກໍຂ້ອນຂ້າງຍາກແດ່ຫັ້ນນະ ອັນນີ້ນີ້ກະ ກະຄື ຄືຄົນຕ່າງແຂວງທົ່ວໆໄປເນາະ ເພາະວ່າເຮົາກໍບໍ່ສາມາດເອົາເຮືອນມານຳ ກະເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ແບບນັ້ນ ໂດຍສະຖານະທາງບ້ານ ເນາະ ທີ່ເຮົາຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຕອນນັ້ນກໍ ອ່າ ພໍ່ຫັ້ນແລ່ນລົດ 66 ແມ່ນຖືລົດຂົນສົ່ງບໍ ແມ່ນ ແຕ່ກ່ອນນະ ທາງບໍ່ດີກະແລ່ນ ແລ່ນລົດ 66 ແຕ່ວ່າຊິຄືລົດທະຫານຫັ້ນນະ ແບບນັ້ນແຫຼະ ເຮັດເປັນ ເປັນໂດຍສານເນາະ ສ່ວນແມ່ຫັ້ ນເພິ່ນເປັນ ມີຮ້ານຂາຍຢານ້ອຍເນາະ ກະມີລູກ 4 ຄົນ ເພິ່ນກະລ້ຽງລູກແບບນັ້ນເນາະ ແລ້ວການທີ່ເຮົາມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກະເຮົາບໍ່ໄດ້ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ວ່າພໍ່ແມ່ລ້ຳລວຍ ທຸກຢ່າງແມ່ນເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນ ສ້າງເອົາເອງເນາະ ຕ້ອງດີ້ນລົນຫາເອງ ໂດຍ ແມ່ນລະ ແລ້ວອີ່ຫຍັງທີ່ເປັນຈຸດປ່ຽນເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍກອກມາຄິດເລື່ອງເກັບເງິນ ລະກະພັດທະນາຈາກວຽກທີ່ຄິດວ່າພູມໃຈແລ້ວທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກນັ່ງຫ້ອງແອ ລ ະກະພັດທະນາຕົວເອງມາເລື້ອຍໆ ຈົນມາເປັນເອື້ອຍກອກໃນທຸກມື້ນີ້ ອາ ອັນນີ້ນີ້ກະຈາກປະສົບການຊີວິດເນາະ ເຮົາຜ່ານຈຸດທີ່ວ່າລຳບາກຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຮົາຍິ່ງຈະຮູ້ຄຸນຄ່າ ອັນ ໃນການເກັບເງິນຫຼາຍເທົ່ ານັ້ນ ເອື້ອຍກອກຕອນເປັນໄວລຸ້ນ ເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ວ່າແລ່ນຕາມເຄື່ອງນຸ່ງແຟຊັນເນາະ ຢູ່ໃກ້ຕະຫຼາດເຂດແດ່ ລະກະມັນໄດ້ ຫັ້ນນະ ທ່ຽວໄປ ໄປໄທເນາະ ໄປຊື້ເຄື່ອງ ໄປອັນນັ້ນອັນນີ້ ກະເຄື່ອງນຸ່ງນີ້ເຕັມຕູ້ເ ລີຍເນາະ ແຕ່ມື້ໜຶ່ງທີ່ວ່າເອື້ອຍກອກບໍ່ສະບາຍ ເອື້ອຍກອກບໍ່ມີເງິນໄປໂຮງໝໍ ວິນາທີນັ້ນກະຄືເປັນ ເປັນຈຸດປ່ຽນທີ່ວ່ານ້ຳຕາເຮົາເລີ່ມໄຫຼແລ້ວຫັ້ນນະ ກະເລີຍປ່ຽນຕົວເອງວ່າ ອາ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງອີກຈຸດໜຶ່ງວ່ າ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືບໍ່ມີເງິນເນາະ ອືມ ແປວ່າເປັນເລື່ອງລາວທີ່ເຮົາກັບມາເບິ່ງໂຕເອງ ສັງເກດເບິ່ງຕົວເອງວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືບໍ່ມີເງິນເກັບເລີຍແມ່ນບໍ ແມ່ນໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວ ອາ ຜ່ານຫຼາຍໆເຫດກາ ນເນາະ ກະເລີ່ມ ເຮັດວຽກມາ ບັດນີ້ເຮັດວຽກມາລະ ເຮົາກະຖາມໂຕເອງວ່າ ເຮົາຊິໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຫ້ອງແຖວແບບນີ້ໄປອີກດົນປານໃດ ອາ ແລ້ວມັນກໍເປັນຄວາມຝັນທີ່ວ່າຢາກມີເຮືອນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແ ຕ່ວ່າມັນກໍເປັນຄວາມຝັນທີ່ຍັງໄກເນາະ ດ້ວຍບວກກັບລາຍໄດ້ທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍເນາະ ເງິນເດືອນເຮົາກໍຕ່ຳເນາະ ຂໍຖາມ ຂໍຖາມເງິນເດືອນເອື້ອຍກອກຕອນນັ້ນແດ່ ຕອນນັ້ນຫວາ ປະມານ ອາ ຕອນນັ້ນ ຫັ້ນເລີ່ມປຸກເຮືອນເນາະ ອາ ປຸກເຮືອນນີ້ແມ່ນເຮັດກັບ ອາ ຢູ່ DFDL ແລ້ວເນາະ ຕອນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຢູ່ ອາ 450 ໂດລາ 450 ກໍຖືວ່າຂ້ອນຂ້າງສູງຢູ່ກັບຊີວິດໄວລຸ້ນເນາະ ອາ ໂດຍ ໄດ້ 450 ໂດລາ ແລ້ວດ້ວຍຈຳນວນເງິນສ່ຳນັ້ນຫັ້ນ ນະ ເຮົາຈະໄປຂໍກູ້ເງິນຕອນນັ້ນກໍບໍ່ງ່າຍເນາະ ແຕ່ວ່າ ອັນ ກະ ກະໂຊກດີເນາະ ທີ່ວ່າ ອັນ ລົມກັບແມ່ເນາະ ລະແມ່ກະຊ່ວຍກູ້ໃຫ້ ໂດຍທີ່ວ່າຈ່າຍດອກເບ້ຍທະນາຄານເນາະ ລະກໍຕັດສິນໃຈເຮັດເຮືອນ ຕອນນັ້ນ ກໍມີເງິນບໍ່ຫຼາຍດອກ ແຕ່ວ່າຕັດສິນໃຈກູ້ ຄິດວ່າເຮົາເປັນໜີ້ເນາະ ແລ້ວເຮົາສາມາດ ອັນ ມີເຮືອນຢູ່ ເຮົາກະຈະຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຫ້ອງແຖວ ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ອອກໄປເນາະ ອາ ຫຼັງຈາກເລີ່ມປຸກເຮືອນ ເຮົາ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວເນາະ ເງິນມັນຈະ ເກັບທ້ອນໄດ້ ຈະບໍ່ຄືຕອນເຮົາເຊົ່າຫ້ອງແຖວ ເຮົາເຊົ່າຫ້ອງແຖວນີ້ ເສົາອາທິດນີ້ເຮົາໄປຫຼິ້ນ ໄປຊັອບປິງ ລະຈະບໍ່ມີເງິນທ້ອນໄດ້ ຖືວ່າເປັນການຕັດເລີຍເນາະ ຕັດເລີຍໃຫ້ເກັບເງິນໃສ່ເຮືອນຢ່າງດຽວເລີຍ ແມ່ນໆ ແລ້ວກະ ແຕ່ວ່າມັນມາເຈີວິກິດອີກ ກໍຄືຫຼັງຈາກປຸກເຮືອນແລ້ວ ແລ້ວກະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເງິນຕາມທີ່ຕົກລົງແຕ່ຕົ້ນເລີຍ ກໍບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດວິທີໃດເນາະ ກະເລີຍວ່ າໄປລົມກັບພີ່ນ້ອງເນາະ ທີ່ວ່າເພິ່ນມີບໍລິສັດ ກະເລີຍວ່າຕອນນັ້ນຊິໄປຊອກວຽກພາດທາມກໍຍາກ ເພາະວ່າເຮັດວຽກຈັນຫາສຸກເຕັມເວລາແລ້ວຫັ້ນນະ ຊິໄປເຮັດອັນອື່ນອີກ ກໍມັນກໍກະເທືອນເນາະ ກະເລີຍ ວ່າໄປ ໄປຫາ ພີ່ນ້ອງ ແລະ ເພິ່ນກະເລີຍວ່າໃຫ້ວຽກພາດທາມເສົາອາທິດ ໃຫ້ອີກ 200 ໂດລາຕໍ່ເດືອນຫັ້ນນະ ກະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແຫຼະ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະນາໄມຈົນເຖິງ ອັນ ອັນ ເຮັດວຽກບັນຊີ ຈັດຊື້ເນາະ ອັນໃດທີ່ ເຮັດໄດ້ເຮັດເບີດ ບໍ່ ບໍ່ກ່ຽງ ເຮັດແບບນັ້ນຫັ້ນ ເຮັດວຽກ 7 ມື້ເນາະຕໍ່ອາທິດ ອັນ ເອີ ເປັນເວລາ 2 ປີເນາະ ແລະກະສາມາດປົດໜີ້ໄດ້ ວ້າວ ຖືວ່າການຊິມີບ້ານຫຼັງແລກໃນຊີວິດນີ້ກໍບໍ່ງ່າຍເລີຍ ແຕ່ວ່າໃຫ້ເອື້ອຍກອ ກບອກເຄັດລັບກັບທ່ານຜູ້ຊົມແດ່ວ່າ ກ່ອນຊິມາເປັນເອື້ອຍກອກມື້ນີ້ ເອື້ອຍກອກຕ້ອງຜ່ານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເອື້ອຍກອກຜ່ານມັນມາໄດ້ຈັ່ງໃດ
ອາ ທຸກຄັ້ງເນາະ ເວລາເຮົາພົບບັນຫາໃນຊີວິດເນາະ ມັນຈະມີທາງອອກສະເໝີ ແຕ່ວ່າເຮົາຢ່າ ຢ່າຢຸດທີ່ວ່າຈະ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະກໍຫາ ເພາະວ່າຄົນອ້ອມຂ້າງເຮົານີ້ແຫຼະລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄົນທີ່ວ່າຜັກດັນເຮົາ ເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອບຄົວ ໝູ່ເພື່ອນ ອາ ໃນໜ້າທີ່ການງານຄືກັນເນາະ ຕອນນັ້ນເງິນເດືອນອາດຈະນ້ອຍ ແຕ່ວ່າ ອາ ເຮົາກໍຕ້ອງມາເບິ່ງ ເພາະເອື້ອຍກໍ ຫັ້ນ ຮຽນຈົບ ອັນ ຂຽນໂປຣແກຣມ ແຕ່ວ່າໄປເຮັດວຽກ ພັດເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໝາຍເນາະ ອັນ 10 ປີກ່ອນດອກ ແລ້ວມັນກໍບໍ່ຄ່ອນຂ້າງ ອັນ ສອດຄ່ອງກັນເນາະ ເຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງວຽກຫັ້ນນະ ມັນຈະບໍ່ກ້າວປານໃດ ແລະກໍ ກໍເລີຍຕັດສິນໃຈເນາະ ອອກ ແລະ ໄ ປເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ EMC ກະເລີ່ມການຈາກເປັນພະນັກງານບໍລິຫານບັນຊີກ່ອນ ແລະ ຕໍ່ມາເພິ່ນກະໃຫ້ໂອກາດໄປເປັນ ອັນ ນັກວິເຄາະເນາະ ເຖິງຈຸດນັ້ນເລີ່ມເປັນຈຸດປ່ຽນໃຫ້ເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍ ໆຂະແໜງການຢູ່ ຢູ່ບ້ານເຮົາ ແລ້ວ ແລະກໍ ກໍເລີຍວ່າ ໂອ ເຮົາ ເຮົາຊິມາເຮັດແຕ່ active ຢ່າງດຽວຫັ້ນນະ ມັນ ມັນເປັນແບບນີ້ໄປຕະຫຼອດບໍ່ໄດ້ເນາະ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄິດອີກຈຸດໜຶ່ງວ່າເຮົາຊິເຮັດວິທີໃດ ເພື່ອວ່າໃຫ້ເຮົ າມີ ອັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງເນາະ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ ເປັນບ້ານ ເປັນເຮືອນ ເປັນລົດ ເປັນໜ້າທີ່ການງານເນາະ ຄວາມຮູ້ ກ່ອນໄວ 30 ປີເນາະ ອາ ແລະກໍ ກໍຕັ້ງໃຈເນາະ ເຮັດວຽກ ເຮັດຫຍັງກະຢ່າ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຂະນະນັ້ນເຮົ າເຮັດຫຍັງຢູ່ເນາະ ຕັ້ງໃຈເຮັດໄປແລ້ວ ກະສູ້ເນາະ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍຄ່ອນຂ້າງລຳບາກ ເພາະວ່າບາງເທື່ອໂຄງການກໍຖືກໂຄງການພັດທະນາ ບາງຄັ້ງເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຢູ່ຊົນນະບົດເນາະ ບໍ່ມີບ້ ານພັກ ບໍ່ມີໂຮງແຮມ ເຮົາເອງຕ້ອງເອົາຕົວລອດເນາະ ກໍຢູ່ແບບນັ້ນ ກະເຄີຍຖືກຖາມຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງເປັນແມ່ຍິງແລ້ວໄປເຮັດວຽກລຳບາກແທ້ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າສຳລັບເອື້ອຍຄິດວ່າມັນກະເປັນປະສົບການໜຶ່ງ ເພາະວ່າການທີ່ວ່າເຮົາເຮັດວຽກທີ່ຫຼາຍຄົນເຮັດບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະ ມັນຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ເຮົາໃນອະນາຄົດເນາະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເອີ ເອື້ອຍກໍຄິດວ່າເຫັນທີ່ປຶກສາເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ມື້ໜຶ່ງຄ່າຈ້າງ 500 ໂດລາ ແຕ່ເຮົາ ຫັ້ນນະ ໝົດເດືອນໄດ້ແຕ່ 500 ໂດລາ ກະ ໂອ ເປັນຫຍັງ ເຮົາ ເຮົາ ເຮົາກໍຢາກໄປເຖິງຈຸດນັ້ນເນາະ ຖືວ່າມີແຮງຜັກດັນຫຼາຍໆຢ່າງ ແມ່ນ ແລະກໍ ກໍເລີຍວ່າ ອາ ກ່ອນຊິໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ເນາະ ມັນຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂໃ ດແດ່ ກະຄື ໜຶ່ງ ຕ້ອງຈົບປະລິນຍາໂທ ສອງ ພາສາອັງກິດຈະຕ້ອງເກັ່ງເນາະ ສາມ ຈະຕ້ອງກຳວຽກສາຍວິຊາການສະເພາະນັ້ນໆໃຫ້ໄດ້ ເຖິງຈຸດນັ້ນ ລະກໍເລີຍວ່າ ໂອເຄ ອາ ເຮົາເລີ່ມມີເປົ້າໝາຍລະບັດນີ້ ຕ້ອ ງມີເປົ້າໝາຍກ່ອນເນາະ ແມ່ນ ຫຼັງຈາກຕອນທີ່ວ່າເຮົາປະລິນຍາຕີ ເຮົາຮຽນເລກຄອມເນາະ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ມື້ນີ້ປະລິນຍາໂທເຮົາ ເຮົາປ່ຽນ ເຮົາບໍ່ຮຽນໃນສິ່ງທີ່ວ່າເຮົາ ເຮົາບໍ່ຖະໜັດເນາະ ກໍເລີຍວ່າ ອາ ເອື້ ອຍກໍເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າ ຮຽນພັດທະນາໂຕເອງເນາະ ລະກະເສັງເອົາທຶນລັດຖະບານຮົງກາລີໃນປີ 2018 ອາ ແລ້ວເອື້ອຍກະເລືອກຮຽນສາຍ ອັນນ່າ economic analysis ເພາະວ່າຢູ່ລາວກໍບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າສາຍນີ້ນີ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການເນາະ ຢູ່ລາວ ອາ ແລ້ວເອື້ອຍໄປຮຽນປະລິນຍາໂທຢູ່ຫັ້ນໄດ້ສອງປີເນາະ ໃນລະຫວ່າງຮຽນ ເອື້ອຍກະທ່ຽວໄປທ່ຽວມາເນາະ ເພາະວ່າຮັບວຽກ consultant ຢູ່ພີ້ນຳ ລະຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ອາ ເອື້ອຍກໍໄດ້ເຮັດ ໂອກາດເຮັດວຽ ກກັບ NGO ເນາະ ໂດຍ ລະກະເຮັດວຽກນຳໂຄງການ ກັບມາເຮັດ ເອີ ປັດຈຸບັນກະແມ່ນຍັງ ຍັງເຮັດວຽກກວດກາຕິດຕາມໂຄງການຄືເກົ່າເນາະ ຕ່າງແຕ່ວ່າເຮົາກະຈະໄດ້ ອາ ຢູ່ໃນເລເວວທີ່ສູງຂຶ້ນ ລະກະມີເງິ ນເດືອນທີ່ວ່າ ພໍສາມາດລ້ຽງດູຕົວເອງໄດ້ເນາະ ລະກະສາມາດມີເງິນເດືອນໃຫ້ ໃຫ້ພໍ່ ລະກໍມີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ຖ້າວ່າທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນກໍຄ່ອນຂ້າງແຕກຕ່າງຫຼາຍເນາະ ຖືວ່າເປັນຜູ້ຍິງທີ່ວ່າມີເປົ້າໝາຍ ລະ ກະຝັນໃຫຍ່ ລະກະຮູ້ວ່າໂຕເອງຕ້ອງໄປທາງໃດ ເພື່ອທີ່ຈະໄປຮອດເປົ້າໝາຍເນາະ ຄັນຊັ້ນກ່ອນຈະຈາກກັນໄປ ໃຫ້ເອື້ອຍກອບຝາກ ອາ ຄວາມຮູ້ ຫຼືວ່າແງ່ຄິດໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ຊົມຜູ້ຟັງແດ່ ວ່າເຮົາໃຊ້ຊີວິດໃນທຸ ກມື້ນີ້ ເປັນພະນັກງານ ຫຼືວ່າຫາເງິນຫາເຊົ້າກິນແລງແບບນີ້ເນາະ ເຮົາມີແງ່ຄິດທີ່ຈະຝາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມຜູ້ຟັງແນວໃດ ໂດຍ ສຳລັບ ອາ ການດຳລົງຊີວິດເນາະ ເພາະວ່າອັນໃດກໍຕາມແຕ່ເນາະ ຖ້າວ່າເຮົາຢ າກມີລາຍໄດ້ທີ່ວ່າດີເນາະ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຮູ້ເປົ້າໝາຍ ລະກໍ ສູ້ຊົນໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ ອັນທີໜຶ່ງ ອັນທີສອງ ຖ້າວ່າຢາກມີລາຍໄດ້ ລະກະອັນນີ້ນີ້ ລາຍໄດ້ທີ່ ທີ່ດີເນາະ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ ອາ ບຸກບືນອີກຈຸດໜຶ່ງ ຖ້າວ່າເຮັດຈັ່ ງໃດເຮົາຊິໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງກ່ອນອາຍຸ 30 ເນາະ ໂດຍ ອາ ຢາກມີເຮືອນ ຢາກມີລົດ ຢາກມີທີ່ຢູ່ອາໄສເນາະ ເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈເນາະ ບາງເລື່ອງກໍຄິດຊະວ່າການເປັນໜີ້ຄືການລົງທຶນເນາະ ອາ ຖ້າວ່າເຈົ້າ ເປັນໜີ້ເຮືອນ ເຈົ້າກະໄດ້ເຮືອນ ເປັນໜີ້ລົດກະໄດ້ລົດເນາະ ແຕ່ວ່າກໍຕ້ອງເບິ່ງຄວາມອາດສາມາດທີ່ວ່າເຮົາສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້ ລະກະປັດໄຈແວດລ້ອມຫຼາຍຢ່າງເນາະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນເນາະ ອາ ກ ານທີ່ວ່າເຮົາ ເຮົາມີເງິນແລ້ວເນາະ ເຮົາຕ້ອງຄິດທີ່ຈະລົງທຶນເນາະ ທຸກຢ່າງນີ້ ຖ້າເຮົາ ແມ່ນ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະລົງທຶນ ສົມມຸດວ່າ ເຮົາເອົາເງິນນັ້ນໄປວາງໄວ້ຢູ່ໃນທະນາຄານຊື່ໆ ດອກເບ້ຍກໍບໍ່ໄດ້ຫຼາຍເນ າະ ສະນັ້ນນະຕ້ອງຄິດວ່າຊິເອົາໄປເຮັດວິທີໃດເນາະ ເພື່ອວ່າລົງທຶນອີ່ຫຍັງກະໄດ້ທີ່ມັນເປັນມູນຄ່າເພີ່ມເນາະ ຊື້ຄຳກໍໄດ້ ກະແມ່ນມູນຄ່າເພີ່ມ ແຕ່ກະຕ້ອງເບິ່ງເນາະ ຊ່ວງຂຶ້ນຊ່ວງລົງ ລະດັບເສດຖະກິດ ຕ້ ອງມີຄວາມຮູ້ກ່ອນຈຶ່ງເອົາເງິນໄປລົງທຶນໃນສິ່ງສິ່ງນັ້ນເນາະ ແມ່ນ ເຈົ້າ ລະກໍ ອັນ ອາດຈະເປັນເລື່ອງອະສັງຫາກະໄດ້ເນາະ ຫຼືວ່າຜູ້ໃດທີ່ວ່າ ສົນໃຈປະກອບເຮັດທຸລະກິດຂອງໂຕເອງເນາະ ກໍແມ່ນເລີ່ມເ ຮັດແຕ່ຍັງອາຍຸຍັງນ້ອຍກະ ກະຍິ່ງເປັນການດີເນາະ ອັນນີ້ນີ້ ຖ້າວ່າສຳລັບຄົນເຮັດການແລ້ວເນາະ ກໍກະ ອັນນີ້ກະແມ່ນໜຶ່ງອາຊີບ ຖ້າວ່າມີລາຍໄດ້ກໍຕ້ອງຫັກສ່ວນໜຶ່ງເກັບທ້ອນເນາະ ໂດຍ ຕ້ອງຫັກເກັບທ້ອນ ແລ້ວກະລົງທຶນ ແມ່ນເນາະ ຖ້າວ່າຍັງບໍ່ພໍເກັບທ້ອນ ກໍຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງອາຊີບອື່ນທີ 2 ແລ້ວເນາະ ໂດຍ ໂດຍ ມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ເນາະ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈເອື້ອຍກອກຫຼາຍໆເດີ້ ຫວັງວ່າເລື່ອງລາວຂອງເອື້ອຍກອກ ແລ້ວ ກະແງ່ຄິດທີ່ເອື້ອຍກອກຝາກໄປໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ຊົມຜູ້ຟັງ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນເນາະ ແລ້ວໃນ EP ໜ້າ ລາຍການຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າເລື່ອງເງິນ Exclusive ນັ້ນ ຈະມີແຂກຮັບເຊີນຜູ້ໃດມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ດີໆແບບນີ້ ອີກ ຢ່າລືມຕິດຕາມກັນເດີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ໂຕແຄັດຕີ້ ແລະ ທາງລາຍການຕ້ອງຂໍລາໄປກ່ອນ ຂໍຂອບໃຈ ບ໊າຍບາຍ